ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ຈະເຮັດຈະກະທຳແນວໃດ ເພື່ອຈະຢ່າຮ້າງກັນໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ບາດວ່າມັກຮັກກັນ ກໍກິນດອງສົມລົດກັນ ເຊີນແຂກເຊີນຄົນ ກິນລ້ຽງສັງສັນກັນ ຖ່າຍຮູບຖ່າຍຮອຍຖ່າຍວິດີໂອໄ ວ້ ບາດວ່າຈະຢ່າຮ້າງກັນມາ ບໍ່ເບິ່ງຮອດຮູບພາບ ແລະ ວິດີໂອນັ້ນຊ້ຳ ເພາະບໍ່ຖືກກັນ ແລະ ຈະຢ່າຮ້າງກັນ ແຕ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ມັນມີຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມເພື່ອຈະຢ່າຮ້າງກັນ ເພາ ະເຕະກັນລົງເຮືອນ ຫຼື ເຄກຫົວໜີ ແມ່ນເຮັດບໍ່ໄດ້ໃນປະເທດນີ້ ການຄົ້ນຄວ້າໂດຍສະຖາບັນ Australian Institute of Family Studies ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຄົນໃນຂັ້ນທ້າຍໄວ 20 ສ່ວນໃຫຍ່ຄົງຈະຢ່າຮ້າງກັນ ຮອງລົງມາແມ່ນຄົນໃນທ້າຍໄວ 40 ພວກທີ່ຢ່ າຮ້າງກັນເປັນຄົນທີ່ສົມລົດກັນມາແລ້ວ 9 ປີ ຫຼື ນ້ອຍກວ່ານີ້ ທ່ານ ຟໍແຣນ ຄຣູຊ ມອນຕາໂລ ເປັນທະນາຍຄວາມຂອງໜ່ວຍການປ້ອງກັນໃນຕອນຕົ້ນຂອງກົດໝາຍຄອບຄົວ ແລະ ກິດຈະການອົບພະຍົກ ຢູ່ທີ່ Legal Aid New South Wales ປ ະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ອີງຕາມທີ່ທ່ານຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບການຢ່າຮ້າງກັນ ວ່າເປັນລະບົບການອັນງ່າຍດາຍ ຖ້າວ່າທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຖືກຕ້ອງ ທ່ານອະທິບາຍວ່າ

ຖ້າບໍ່ເປັນ ຜູ້ກ່ຽວຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍເຖິງ 12 ເດືອນແລ້ວບໍ ແລະ ມີເຈດຕະນາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຕໍ່ໄປບໍ ແຍກກັນຢູ່ເປັນໄລຍະຫຼາຍກວ່າ 12 ເດືອນແລ້ວບໍ ແລະ ການແຍກກັນຢູ່ນັ້ນສາມາດ ແມ່ນໃນດ້ານຮ່າງກາຍ ຫຼື ຢູ່ໃຕ້ຫຼັງຄາດຽວກັນ ເຮົາມີໜັງສືຢັ້ງຢືນການສົມລົດກັນເປັນພາສາອັງກິດບໍ ຖ້າຫາກສົມລົດກັນເປັນເວລານ້ອຍກວ່າ 2 ປີ ເຮົາຕ້ອງນຶກຄິດກ່ຽວກັບວ່າ ເຮົາໄປອົບຮົມແລ້ວບໍ ເຮົາມີໜັ ງສືຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບການອົບຮົມບໍ ຫຼື ເຮົາມີໜັງສືທີ່ບອກວ່າມັນບໍ່ຈຳເປັນທີ່ເຮົາຈະຜ່າຜ່ານການອົບຮົມ ເຮົາມີທີ່ຢູ່ກິນຂອງຄູ່ຊີວິດຂອງເຮົາບໍ ນັ້ນລະເປັນແນວນັ້ນ ກົດໝາຍອົດສະເຕຣເລຍຕ້ອງການໃຫ້ຄູ່ຜົວເ ມຍກັນ ຕ້ອງແຍກກັນຢູ່ກິນ ເປັນຢ່າງນ້ອຍ 12 ເດືອນ ກ່ອນທີ່ການຢ່າຮ້າງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຈະຖືກພິຈາລະນາເບິ່ງ ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ຄູ່ຊີວິດກັນບໍ່ຕ້ອງມີຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມຈາກຄູ່ຂອງຕົນ ເພື່ ອຈະຍື່ນຄຳຮ້ອງຢ່າຮ້າງກັນ ແຕ່ເຮົາຕ້ອງ if you don't know where the other person is you need to take reasonable

ມີສິດໃຊ້ກິດຈະການນາຍແປພາສາໂດຍຟຣີໆ ທີ່ຖືກບໍລິການໂດຍກະຊວງ Home Affairs ທ່ານທະນາຍຄວາມ ມອນຕາໂລ ແນະນຳໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີໃໝ່ ຕ້ອງມີເອກະສານໃນດ້ານກົດ ໝາຍ ຮວມດ້ວຍໃບຢັ້ງຢືນການສົມລົດທີ່ຖືກແປເປັນພາສາອັງກິດ ພາຍໃນເວລາ 2 ປີຂອງການໄດ້ຮັບວີຊາຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອຈະໃຊ້ກິດຈະການນາຍແປພາສາຟຣີນັ້ນ

the date of separation. ແຕ່ຖ້າຫາກເຮົາແຍກກັນຢູ່ໃນບ້ານຫຼັງດຽວກັນ ເຮົາຕ້ອງມີໜັງສືອັນໜຶ່ງທີ່ຮຽກວ່າ affidavit ໃຫ້ແກ່ສານ ທີ່ເວົ້າວ່າເຮົາແຍກກັນຢູ່ໃນເມື່ອໃດ ແລະ ດ້ວຍເຫດໃດເຮົາຄິດວ່າວັນທີນັ້ນເປັນວັນທີ່ແຍກກັນຢູ່ ການ ເປັນຜົວເມຍກັນຂອງເຮົາເປັນແນວໃດ ກ່ອນວັນທີການຢ່າຮ້າງກັນນັ້ນ ໃນການທຽບເທົ່າກັບວ່າມັນເປັນແນວໃດພາຍຫຼັງການແຍກກັນຢູ່ກິນ ເພື່ອວ່າມັນຈະສາມາດບອກໃຫ້ຮູ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງກັນແທ້ ໆ ຖ້າຫາກເຮົາສົມລົດກັນຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ ສານຄອບຄົວ Family Court ກໍສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ເຮົາຢ່າຮ້າງກັນໄດ້ຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ແຕ່ການຢ່າຮ້າງກັນນັ້ນ ອາດແຕະຕ້ອງຜູ້ທີ່ຖືວີຊາຊົ່ວຄາວ ຄືຢູ່ໃນປະ ເທດອົດສະຕຣາເລຍຊົ່ວຄາວ ໃນກໍລະນີນີ້ ທ່ານ ມອນຕາໂລ

ຖ້າຫາກເຮົາໄດ້ກິນເບ້ຍ Centrelink ແມ່ນວ່າມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະແຈ້ງບອກ Centrelink ໃຫ້ຮູ້ກັບການປ່ຽນແປງຂອງສະຖານະພາບຂອງເຮົາ ສຳລັບການຄ້ຳຈູນເດັກໆ ຖ້າຫາກເຮົາມີລູກມີເຕົ້າ ແມ່ນວ່າມັນສຳຄັນແທ້ໆທີ່ຈ ະຮ້ອງຂໍເອົາການພິຈາລະນາເບິ່ງການຄ້ຳຈູນລູກໆ ພາຍຫຼັງທີ່ເຮົາຢ່າຮ້າງກັນ ເພາະວ່າຖ້າຫາກເຮົາໄດ້ຮັບ Family Tax Benefit ຄືຖືກຫຼຸດພາສີໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ ເບ້ຍລ້ຽງຂອງເຮົາອາດຈະຖືກຫຼຸດລົງ ຖ້າຫາກເຮົາແຍກກັ ນຢູ່ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮ້ອງຂໍເອົາການພິຈາລະນາເບິ່ງການຄ້ຳຈູນລູກໆ ຄົນທີ່ເປັນຜົວເມຍກັນມີເວລົມເວລາ 12 ເດືອນ ເພື່ອຈະຕົກລົງກັນກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂກ່ຽວກັບເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງ ນີ້ແມ່ນນັບຈາກແຕ່ມື້ທີ່ຢ່ າຮ້າງກັນແລ້ວ ທ່ານ ມອນຕາໂລ ເວົ້າວ່າ

ຄົນໜຶ່ງຂອງການເປັນຄູ່ກັນ ມີເຮືອນເປັນຂອງຕົນເອງຜູ້ດຽວ ແຕ່ຢູ່ກິນນຳກັນໃນເຮືອນນັ້ນ ແລະ ມັນແມ່ນເຮືອນຂອງຄອບຄົວ ເຮືອນນັ້ນບໍ່ຈຳເປັນເຮືອນທີ່ໃສ່ຊື່ຂອງເຮົາ ເພື່ອວ່າຈະປະຜ່ານການຕົກລົງກັນ ໃນດ້ານເຮືອນຊານບ້ານຊ່ອງ ການແກ້ໄຂຄືການຕົກລົງກັນ ບໍ່ຈຳເປັນວ່າຈະແບ່ງປັນກັນ 50-50 ລະຫວ່າງຜົວ ແລະ ເມຍ ເພາະສານຈະພິຈາລະນາເບິ່ງສະຖານະພາບ ສະຖານະການອັນສະເພາະ

ໃຜເປັນຜູ້ຄ້ຳຈູນການເງິນ ຕົວຢ່າງນີ້ ໃຜເຮັດວຽກເຮັດການ ໃຜຈ່າຍຄ່າຫຍັງແດ່ ໃຜນຳເອົາຊັບສົມບັດອັນໃດແດ່ມາສູ່ການເປັນຜົວເມຍກັນ ແລະ ສານຈະມອງເບິ່ງການຄ້ຳຈູນທີ່ບໍ່ແມ່ນເງິນຄຳ ແລະ ການ ຄ້ຳຈູນຕໍ່ຄອບຄົວ ຕົວຢ່າງນີ້ ການເຮັດຢູ່ເຮັດກິນ ອະນາໄມ ແລະ ດູແລລູກໆ ແລະ ເບິ່ງແຍງບ້ານເຮືອນ ແລະ ຜູ້ເປັນຜົວ ແລະ ເມຍ ແລະ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງແບບນັ້ນ ການເງິນເປັນແບບໃດສຳລັບການສຳພັນກັນນັ້ນ ການຄ້ຳຈູນມີຫຍັງແດ່ ຄວນມີການດັດແປງຫຍັງຫຼືບໍ່ ຍ້ອນວ່າເຮົາຕ້ອງການບາງສິ່ງບາງຢ່າງສຳລັບອະນາຄົດ ຍ້ອນວ່າເຮົາເບິ່ງແຍງດູແລລູກໆ ຫຼື ຍ້ອນສະຖານະພາບຂອງສຸຂະພາບ ແລະ ການພິການ ບາງ ສິ່ງບາງຢ່າງບາງແນວ ຄຳສັ່ງທີ່ຖືກສະເໜີ ແລະ ການແບ່ງປັນຊັບສົມບັດກັນ ເໝາະສົມກັບທຸກໆສະຖານະພາບຫຼືບໍ່ ຕົວເລກຈາກ Australian Institute of Family Studies ຂອງຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ເຫັນວ່າ ເກືອບ 50 ເປີເຊັນຂອງຄົນຢ່າ ຮ້າງກັນໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ມີລູກມີເຕົ້າທີ່ອ່ອນກວ່າ 18 ປີພົວພັນນຳ ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ເດັກສ່ວນໃຫຍ່ຖືກດູແລໂດຍ Child Support Scheme ທີ່ຕີລາຄາເບິ່ງວ່າຄວນໄດ້ຮັບເບ້ຍລ້ຽງຫຼາຍປານໃດ ທີ່ພໍ່ ຫຼື ແມ່ທີ່ຕ້ອງ ຈ່າຍໃຫ້ແກ່ ຜູ້ລ້ຽງດູແລລູກ ຄູ່ທີ່ຢ່າຮ້າງກັນ ສາມາດຕິດຕໍ່ຫາກະຊວງ Social Services ເພື່ອຫາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງໆ ຍານາງ Emma Smallwood ທີ່ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າອະທິບໍດີຂອງ Family Law ນະທີ່ Victoria Legal Aid ເວົ້າວ່າ

ແລະ ຄວນຖືກຈ່າຍໃຫ້ແບບໃດ ແຕ່ໃນກໍລະນີທີ່ພໍ່ແມ່ຕົກລົງກັນບໍ່ໄດ້ກ່ຽວກັບການຄ້ຳຈູນລູກໆ ຫຼື ພາຍຫຼັງທີ່ຢ່າຮ້າງກັນແລ້ວ ບໍ່ສາມາດຕົກລົງກັນກ່ຽວກັບວ່າຄວນຈ່າຍຄ່າການຄ້ຳຈູນໃດໆສຳລັບລູກໆ ເມື່ອນັ້ນ ມັນແມ່ນໂຄງການການຄ້ຳຈູນເດັກໆຂອງກະຊວງ Human Services ທີ່ຈະກ້າວເຂົ້າໄປກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຈະພິຈາລະນາເບິ່ງວ່າການຄ້ຳຈູນລູກໆນັ້ນ ຄວນຖືກຈ່າຍແບບໃດຈາກພໍ່ ຫຼື ແມ່ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກໆ ຄ່າການ ຮ້ອງຂໍຢ່າຮ້າງກັນໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ເຖິງສານ Federal Circuit Court of Australia ແມ່ນ 910 ໂດລາ ບໍ່ຟຣີເດີ ອີ່ພໍ່ອີ່ແມ່ເອີຍ ແຕ່ສຳລັບບຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນສະຖານະພາບພິເສດ ແມ່ນອາດມີສິດຖືກຫຼຸດຄ່າໃຫ້ ໄຄແດ່ເນາະ ທ່ານເອີຍ ຍາ ນາງ Emma Smallwood ແນະນຳ ໃຫ້ປັບໃຫ້ຖືກກັບສະຖານະພາບກ່ຽວກັບການເງິນຄອບຄົວ ເພື່ອຈະເຈລະຈາກັນເອົາຂໍ້ຕົກລົງໃຫ້ດີກັນ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດອັນດີເລີດຂອງລູກໆ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານພິຈາລະນາເບິ່ງການຢ່າຮ້ າງກັນ ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊ National Legal Aid ເພື່ອຫາເບິ່ງວິທີການທີ່ທ່ານຈະສາມາດໄດ້ຮັບການແນະນຳໃນດ້ານກົດໝາຍໂດຍຟຣີໆ ທີ່ມີຢູ່ໃນລັດຂອງທ່ານເອງ ສະຫຼຸບແລ້ວ ການຢ່າຮ້າງກັນໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ເອຍ ແມ່ນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດເກນ ແລະ ຫຼັກການ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ມີຢູ່ ຈົ່ງຟັງເລື່ອງລາວຫຼາຍຕື່ມເປັນພາສາຂອງທ່ານເອງ ໂດຍເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີດທັບລາວ